Welcome to the Voice of America's news words.
The people of the United States will elect a new president later this year. Each party is deciding who will be its one candidate.
This news word is what you hear while listening to those candidates.
Rhetoric.

ປະຊາຊົນຢູ່ໃນສະຫະລັດຈະພາກັນເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ໃນທ້າຍປີນີ້ ແຕ່ລະພັກການເມືອງກຳລັງຕັດສິນໃຈວ່າ ໃຜຈະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າ This news word is what you hear while listening to those candidates.
ຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ແມ່ນຄຳທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຍິນໃນຂະນະທີ່ຟັງບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ
Rhetoric Rhetoric

ບັດນີ້ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Rhetoric ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານກໍຈະດີພໍທີ່ຈະຮູ້ວ່າ ຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ